SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຂ່າວ ຂ່າວສຳລັບລາຍການພາສາລາວໃນມື້ນີ້ນີ້ ກໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ໄທ ລາວ ສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ຕຽມເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ຂາຍໄຟຟ້ານີ້ນະ ອັນນີ້ແມ່ນຊື້ຂາຍໄຟຟ້າລາວບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ເນາະ ເລື່ອງນີ້ກະເປັນ ເປັນເລື່ອງຄວາມຮ່ວມມືໃນພູມິພາກອາຊຽນເນາະ ໂດຍທ່ານ ກຸລິດ ສົມບັດສິລິ ປະລັດກະຊວງພະລັງງານຂອງປ ະເທດໄທ ກະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ດ້ານພະລັງງານ ຄັ້ງທີ 38 ໂດຍຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ເຖິງ 27 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະໂດຍມີປະເທດຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະ ຊຸມອາຊຽນໃນປີນີ້ ໄທກະໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຫຼືວ່າຮ່ວມມືກັນລົງທຶນດ້ານພະລັງງານໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ກະໄດ້ແກ່ສາຍສົ່ງ ທໍ່ກ໊າດທຳມະຊາດ ທຸລ ະກິດພະລັງງານສະອາດ ແລະກະເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ດ້ານພະລັງງານ ກະເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນພູມິພາກອາຊຽນ ແລະກະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ໂດຍກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ເນາ ະ ກະຊິໄດ້ຊຸກຍູ້ແຜນປະຕິບັດການຄວາມຮ່ວມມືພະລັງງານອາຊຽນ ໄລຍະທີ 2 ປີ 2021 ເຖິງ 2025 ພາຍໃຕ້ 7 ສາຂາຄວາມຮ່ວມມື ໂດຍສະເພາະຄວາມຮ່ວມມືການເຊື່ອມໂຍງໂຄງຂ່າຍໄຟຟ້າອາຊຽນ ການຂະຫຍາ ຍຊື້ຂາຍໄຟຟ້າໃນພູມິພາກ ໂດຍສະເພາະການຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມື 4 ປະເທດ ກະໄດ້ແກ່ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄທ ມາເລເຊຍ ແລະກະສິງກະໂປ ໂດຍຊິມີການລົງນາມໃນກອງປະ ຊຸມໃນລະດັບລັດຖະມົນຕີພະລັງງານອາຊຽນ ໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ທີ່ຈະເຖິງນີ້ເນາະ ມັນກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນມາເຈລະຈາກັນຊື້ໄຟຟ້າບໍ ຫຼືວ່າເຈລະຈາກັນມາລົງທຶນກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ ຊິເປັນເລື່ອງ ຂອງການເຈລະຈາທັງສອງສ່ວນ ກໍຄືລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ການລົງທຶນເຮັດທໍ່ສົ່ງກ໊າດທຳມະຊາດຈັ່ງຊີ້ ແລະກະ ກະເວົ້າເຖິງເລື່ອງ ເຈລະຈາເຖິງເລື່ອງຂອງການຊື້ຂາຍໄຟຟ້ານຳ ຈັ່ງຊີ້ເ ນາະ ຄັນວ່າເຮັດທໍ່ສົ່ງແກ໊ສໄປ ສົມມຸດວ່າໄປມາເລເຊຍຊະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ເດົາ ຫຼືວ່າຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ມັນບໍ່ໃຊ່ມີແກ໊ສ ຄັນມີກໍເລັກໆນ້ອຍໆ ແລ້ວເຮັດຈັ່ງໃດຊິ ຊິມາລົງທຶນເຮັດທໍ່ ຄັນບໍ່ແມ່ນລົງທຶນເຮັດໄຟຟ້າ ພະລັງນ້ຳຕົກບໍ ຫຼືວ່າລົມບໍ ຫຼືວ່າແສງແດດພຸ້ນ ແມ່ນ ກໍຄືທາງ ທາງລາວນີ້ກໍ ແຕ່ແກ໊ສນີ້ໜ້ອຍເນາະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງທໍ່ກ໊າດ ອາດຊິເປັນທໍ່ກ໊າດຈາກໄທໄປມາເລເຊຍ ໄປສິງກະໂປ ຈັ່ງ ຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າເນ່ຍ ກໍຊິເປັນສິງກະໂປກັບ ກັບລາວເນາະ ມາເລເຊຍກັບລາວ ໄທກັບລາວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນນີ້ເນາະ ກໍມີການ ເຈລະຈາຊື້ຂາຍເລື່ອງຂອງໄຟຟ້າແລ້ວ ລະຫວ່າງ ສິງກະໂປກັບ ກັບທາງລາວເນາະ ກໍປະມານ 100 ເມກາວັດ ເຊິ່ງຊິລົງສັນຍາກັນ ປະມານປາຍເດືອນພຶດສະຈິກາທີ່ຜ່ານ ເອີ ທີ່ຊິຮອດນີ້ເນາະ ອື ກະແປວ່າເພິ່ນມາເວົ້າມາວ່າກັນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບພະ ລັງນີ້ຕ່າງໆນີ້ ບໍ່ວ່າລາວ ໄທ ສິງກະໂປ ຫຼື ມາເລເຊຍຊະ ແຕ່ວ່າຂໍຖາມແດ່ ເພາະວ່າແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ນີ້ ມັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນວ່າ ປະເທດໄທນີ້ມີບັນຫາໜັກລະ ກ່ຽວກັບນະ ພະລັງໄຟຟ້າ ເພາະວ່າຕ້ ອງການຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ລະກະດຽວນີ້ນີ້ຫັນໃຈຜ່ານທາງຮູດັງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊັ້ນດອກ ຍົກຕົວຢ່າງ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າໄທນີ້ພະຍາຍາມມີອິດສະຫຼະພາບ ມີເອກ ະລາດ ທີ່ວ່າບໍ່ຕ້ອງໄປງໍ້ໃຜ ບໍ່ຕ້ອງໄປຂຶ້ນກັບໃຜອີກ ລະແຕ່ດົນແລ້ວລະ ໄທນີ້ມີຄວາມຢາກໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ໂລງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ລະກະຢາກເຮັດ ເອີ ໂຮງໄຟຟ້າຟອງນ້ຳທະເລ ລະກະເຮັດໂຮງໄຟຟ້າກ ະແສແສງແດດ ລະກະກະແສລົມນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ກ່ຽວກັບໂຄງການໄຟຟ້າປະລະມານູນີ້ ໄທນີ້ກ້າວໄກໄປຮອດໃສແລ້ວເນາະ ອັນນີ້ກະເຄີຍມີ ມີໂຄງການເນາະ ແຕ່ວ່າໄດ້ລັບການຄັດຄ້ານຈາກປະ ຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຖືວ່າມີຫຼາຍປະເທດ ຈັ່ງ Chernobyl ຫວ່າງຫັ້ນ ທີ່ມັນແຮງໆເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ ຄົນໄທນີ້ຕື່ນຕົວ ກະ ກະບໍ່ຢາກຈະໄດ້ສ່ວນນີ້ ຢາກໃຫ້ທາງລັດຖະບານນີ້ຫັນມາໃຊ້ພວກ ພະລັງງານທົດແທນຢ່າງອື່ນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າເລື່ອງຂອງແສງແດດ ເພາະວ່າປະເທດໄທນີ້ເປັນປະເທດທີ່ມີແສງແດດຫຼາຍ ສາມາດທີ່ຈະຊ່ອຍໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ກໍແມ່ນຢູ່ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຕາມ ເສັ້ນທາງເລກທີ 11 ບໍ ເລກທໍ່ໃດກໍຢ່າ ທີ່ວ່າເລາະຕາມນ້ຳຂອງນີ້ ກໍເຫັນກະແສແສງແດດ ແຜ່ນມັນຫັ້ນວາງໄວ້ກາງທົ່ງຫັ້ນ ກໍຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ວ່າມັນໃຫຍ່ໂພດ ມັນປະມານແມັດໜຶ່ງຄູນສອງແມັດພຸ້ນນະ ແຜ່ນຫັ້ນ ແຕ່ ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍມີຂ່າວ ມີຂ່າວອອກມາ ເຮັດແຜ່ນກະແສແສງແດດຫັ້ນ ສ່ຳໂປ້ມືນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າມັນເກັບພະລັງແຮງກວ່າແສງແດດອັນແຜ່ນໃຫຍ່ໆ ທີ່ວ່າເຮົາໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼືວ່າຜູ້ຄົ້ນຄວ້າອອກມາຫັ້ນ ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ມາຜະລິດສ້າງເປັນ ສິນຄ້າເທື່ອ ຄັນວ່າເຮັດໄດ້ອັນນ້ອຍໆແບບນີ້ ຫວາຍ ໃສ່ຫຼັງຄາບ້ານເຮົານີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຊິໄດ້ເປັນພັນອັນລ້ານອັນພຸ້ນບໍ ມັ ນກະຊິໄດ້ເກັບໄຟຟ້າຫຼາຍ ແຕ່ວ່ານອກຈາກທີ່ວ່າພວກເພິ່ນ 4 ປະເທດມາເຈລະຈາກັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ຕົກລົງຫຍັງກັນແດ່ເນາະ ໃນ ໃນການສະຫຼຸບກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນີ້ ອັນນີ້ ກະ ກະຍັງບໍ່ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບ ກະພຽງແຕ່ວ່າປະຊຸມກັນເພື່ອ ເພື່ອລ່າງ ລ່າງຂໍ້ຕົກລົງກັນ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນໃນ ໃນເດືອນພະຈິກາເນາະ ຫຼັກໆກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງທຸລະກິດພະລັງງານສະອາ ດ ທີ່ມີການເວົ້າເຈລະຈາກັນ ລະກະເລື່ອງຂອງການເຮັດທໍ່ສົ່ງກາສຮ່ວມກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລະກະພະລັງງານສະອາດອື່ນໆ ຢ່າງເຊັ່ນ ພະລັງງານຊີວະມວນ ທີ່ໃຊ້ພວກແສງແດດ ພວກ ອາ ລົມ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ກ ະເປັນການຫາລືກັນ ລະກະຄັນຖ້າໄດ້ ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບແລ້ວເນ່ຍ ກໍຄືຫຼັງຈາກປະຊຸມກັນແລ້ວ ກໍຊິເຮັດຂໍ້ ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລ້ວກໍຊິໄດ້ມີການລົງນາມຂໍ້ເຈລະຈາກັນໃນ ໃນປາຍເດືອນພະຈິການີ້ເນາະ ກໍແປວ່າເພິ່ນມາຈັບ ຕີນຈັບມື ເຮລົກເຮໂລກັນ ລະກໍທັກທາຍກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແລ້ວກໍຊິມາວາດແຕ່ງຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມ ລະຍັງຊິໄດ້ມາເວົ້າມາວ່າກັນໃໝ່ອີກ ແມ່ນບໍ ກໍຄື ຂໍ້ສະຫຼຸບກໍຄືຊິໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ຈາກການປະຊຸມ ກອງປະຊຸມເທື່ອ ນີ້ ແຕ່ວ່າການລົງນາມກັນນີ້ ເຮັດເປັນສັນຍາ ລະກະມີຜົນທັນທີນີ້ ກະຄືເດືອນພຶດສະຈິກາ ທີ່ເປັນການລົງນາມໂດຍລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງອາຊຽນທັງໝົດເນາະ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າຊາ ບນີ້ ແມ່ນວ່າບໍລິສັດເອກະຊົນຂອງປະເທດສິງກະໂປນີ້ ເຂົາເຈົ້າມາສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼາຍບໍລິສັດລະ ຍົກຕົວຢ່າງ ບາງບໍລິສັດນີ້ກະມີການສົນຈິດສົນໃຈມາລົງທຶນໃນເຂື່ອນນີ້ນ້ ອຍໆ ບໍ່ໃຫຍ່ດອກ ຢູ່ຫ້ວຍນັ້ນຫ້ວຍນີ້ ຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຫຼືວ່າຈຳປາສັກຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແປວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າມາຄ້າຂາຍມູນເງິນມູນຄຳຂອງໂຕເອງ ແລະກະແປວ່າ ໃນດ້ານປະເທດນີ້ກະແນ່ນອນ ລາວຕ້ອງການ ໄຟຟ້າ ເພາະວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີກະຊິສົ່ງໄຟຟ້າກະແສແສງແດດໄປໃຫ້ປະເທດສິງກະໂປ ແລະກຳລັງ ຈະເລີ່ມຕົ້ນວາງສາຍໄຟຟ້າຢູ່ກ້ອງໃຕ້ທະເລໄປປະເທດສິງກະໂປແລ້ວ ແລ້ວກ່ຽວກັບປະເທດ ໄທເດ ທີ່ວ່າກໍຕ້ອງການ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານະ ຕ້ອງການໄຟຟ້າຫຼາຍນີ້ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າຫຍັງ ຫຼືວ່າຊິເອົາສາມສີ່ປະເທດນີ້ມາມາສ້າງເຂື່ອນບັກໃຫຍ່ໆອີກຢູ່ນ້ຳຂອງບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ມີບໍ ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ເປັນຄວາມຮ່ວມມືສ້າງເຂື່ອນເປັນແທ້ ພຽງແຕ່ວ່າເປັນຄວາມຮ່ວມມື ພະລັງງານດ້ານອື່ນ ກະຫຼັກໆ ກະຊິເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງພະລັ ງງານທົດແທນເປັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພະລັງງານທົດແທນກະຄືເລື່ອງຂອງພວກຊີວະມວນທີ່ວ່ານີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງແສງແດດ ເລື່ອງຂອງລົມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະການຂຸດເຈາະພວກກາສ ພວກສົ່ງທໍ່ກາສຈັ່ງ ຊີ້ເນາະ ໂອເຄ ກໍແປວ່າເພິ່ນພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງໄຟຟອກໄຟຟ້າວ່າຊັ້ນເທາະ ຫຼືວ່າແກັສກໍດີຊີ້ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກນີ້ນະທີ່ວ່າສົນໃຈ ແມ່ນລາວກັບໄທຈັດຂາຍສິນຄ້າ OTOP ຢູ່ໜອງຄາຍນີ້ເດ ມັນເປັນແນ ວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນກິດຈະກຳທີ່ລາວໄທ ໂດຍຈັງຫວັດໜອງຄາຍກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກະຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທຸກໆປີເນາະ ໂດຍຈັງຫວັດໜອງຄາຍກະໄດ້ຈັດຂາຍ OTOP ຫຼືວ່າສິນຄ້າພື້ນເມືອງໄທລາ ວ ເປັນກິດຈະກຳສານສຳພັນສອງແຜ່ນດິນ ຮັກກັນໝັ້ນແກ່ນ ຄ້າຂາຍຮ່ວມກັນເນາະ ໂດຍຈັດຢູ່ທີ່ສູນຂາຍສິນຄ້າ OTOP ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ໂດຍທ່ານ ຣົນນະໄຊ ຈິດວິເສດ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ເພິ່ນກະ ໄດ້ເປັນປະທານເປີດບູດສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ OTOP ສານສຳພັນສອງແຜ່ນດິນ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ປະຈຳປີ 2020 ໂດຍມີທ່ານ ສົມບັດ ເພັງພະຈັນ ກົງສູນໃຫຍ່ແຫ່ງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ປະຈ ຳຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ ມາຮ່ວມກິດຈະກຳໃນເທື່ອນີ້ ຈັດຂຶ້ນກະເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບສິນຄ້າ OTOP ແລະກະຜູ້ຜະລິດ OTOP ຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ແລະກະຂອງລາວເນາະ ກະໄດ້ມີພື້ນທີ່ຕິ ດຕໍ່ຄ້າຂາຍກັນ ແລະກະເຮັດສິນຄ້າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິນຄ້າໃນແນວທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້ານີ້ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນທັງສອງຝັ່ງ ແລະກະທີ່ສຳຄັນກະຄືນັກທຸລະກິດຂອງສອງຝ່າຍໄດ້ມີ ໂອກາດ ເຈລະຈາ ແລະ ເປັນຕົວແທນການຂາຍສິນຄ້າພື້ນເມືອງຂອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂອງແຕ່ລະຈັງຫວັດເກີດຂຶ້ນເນາະ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສິນຄ້າ OTOP ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຈັດກັນໃນງວດນີ້ນະ ເວົ້າລວມໆແລ້ວ ສິນຄ້າ OTOP ນີ້ມັນມັນປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່ເນາະ ສິນຄ້າກໍສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະເປັນສິນຄ້າແບບເຮັດໂດຍຝີມືໄທບ້ານເນາະ ແລະກະເປັນສິນຄ້າພື້ນເມືອງ ຈັ່ງຂອງລາວນີ້ກະຊິມີພວກຜ້າຖຸງ ຜ້າສິ້ນ ຜ້າຕ່າງໆ ລວມເ ຖິງເຄື່ອງເຄື່ອງເງິນ ເຄື່ອງເງິນເນາະ ເຄື່ອງເງິນຊິໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນໃນຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ອາ ສ່ວນຂອງໜອງຄາຍກະຊິມີພວກເສື້ອຜ້າຄືກັນ ແລະກະຂອງແຕ່ງກາຍ ລວມເຖິງພວກອາຫານການກິນ ຕ່າງໆເນາະ ກະກະຈຳນວນປະມານ 60 ບູດ

ກະລວມໆມີປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນປະມານ 20,000 ກວ່າຄົວເຮືອນເນາະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ 3 ຄົນ ຂະນະນີ້ທາງກົມປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາສາທາລະນະໄພຂອງປະເທດໄທ ລວມເຖິງໜ່ວຍທະຫານ ໜ່ວຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະກ ະໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະໄດ້ພ້ອມໃຈກັນເອົາວັດສະດຸອຸປະກອນ ເຄື່ອງຈັກ ເຄື່ອງສູບນ້ຳ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືວ່າອົບພະຍົບປະຊາຊົນ ລວມທັງນຳເຂົ້າຂອງໄປແຈກຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເດືອດຮ້ອນ ຢ່າງທັນທ່ວງທີເ ນາະ ລວມເຖິງຕອນນີ້ກໍໄດ້ຈັດເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປສຳຫຼວດ ກະຕີລາຄາຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ອທີ່ຈະຊົດເຊີຍ ຫຼືວ່າຊ່ອຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຕາມລະບຽບຂອງທາງລາຊະການໄທເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າໄພທຳມະຊາ ດທີ່ວ່າມາຖືກບ້ານຖືກເຮືອນຖືກປະຊາຊົນນີ້ ແປວ່າລັດຖະບານໄທເພິ່ນມີນະໂຍບາຍ ຫຼືໂຄງການຊົດເຊີຍຊັ້ນບໍ ແມ່ນ ກໍຄືການຊ່ອຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນເນຍ ກະຄືເລື່ອງຂອງການນຳເຂົ້າຂອງ ຫຼືວ່າຂອງຢູ່ຂອງກິ ນເນຍໄປໃຫ້ເນາະ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງການຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ຢູ່ອາໄສນີ້ກໍຄື ກະຊິມີການສຳຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກະເປັນການຊ່ອຍເຫຼືອໃນຈຳນວນກໍບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ວ່າກໍຊ່ອຍໄດ້ໃນ ໃນລະດັບໜຶ່ ງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍທັງໝົດ ກະ ກະແປວ່າບໍ່ແມ່ນຊ່ວຍຊົດເຊີຍ ແປວ່າຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນນັ້ນ ແຕ່ວ່າສົມມຸດວ່າເນາະ ພໍ່ຕູ້ໜຶ່ງລາວມີນາ 50 ໄລ່ ເຮັດປູກເຂົ້າ ໃກ້ຊິກ່ຽວແລ້ວ ແຕ່ວ່າພາຍຸມາ ເຂົ້າຫັ້ນ ເພພັງ ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ ເສຍຫາຍໝົດຈັ່ງຊີ້ ລັດຖະບານໄທເພິ່ນຊົດເຊີຍອັນນີ້ບໍຫຼືບໍ່ເນາະ ກະໄດ້ຊົດເຊີຍຕະຫຼອດເນາະ ກໍຄືທີ່ຜ່ານມາກະເຫັນມີການຊົດເຊີຍກັນ ໄລ່ໜຶ່ງນີ້ກໍຊິໃຫ້ປະມານ 1,000 ກວ່າບາດເນາະ 1,200 1,300 ຈັ່ງຊີ້ ປະມານຕໍ່ ຕໍ່ໄລ່ ອືມ ກໍແປວ່າບັນເທົາເລັກໆນ້ອຍໆຊື່ໆ ບໍ່ແມ່ນຊ່ອຍອີ່ຫຼີເນາະ ກໍຊ່ອຍເຫຼືອໃນ ໃນຄວາມເດືອດຮ້ອນທີ່ວ່າເລື່ອງຂອງການລົງທຶນໄປເນຍ ລົງທຶນໄປນີ້ເນາະ ໄລ່ໜຶ່ງກໍປະມານພັນກວ່າ ກະຊິໄດ້ໃ ນສ່ວນຂອງການຊົດເຊີຍຄ່າລົງທຶນໄປ ແຕ່ເລື່ອງຂອງກຳ ກຳລີກຳໄລເນາະ ທີ່ໄດ້ ໄດ້ຈາກການຂາຍອັນນີ້ກໍຄືກະ ກະບໍ່ໄດ້ເນາະ ອັນນ່າ ພາຍຸຮີຄອສນີ້ນ່າ ມັນມາແຕ່ໃສເນາະ ອັນນີ້ກະມັນມາທາງຫວຽດນາມ ເນາະ ເຂົ້າທາງຫວຽດນາມ ເຂົ້າທາງເໜືອຂອງປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກໍບາງ ບາງເທື່ອກໍມາຈາກຈີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທາງພາກເໜືອກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກະຄັນມັນວ່າມັນມາທາງພາກເໜືອໄທ ກໍແປວ່າມັ ນຕ້ອງຜ່ານພາກເໜືອລາວ ພາກເໜືອລາວມີຂ່າວໆທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຈ້ງມາ ຫຼືວ່າມີຂ່າວພໍຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍບໍ່ມີຂ່າວອອກມາເນາະ ແຕ່ວ່າຈະເກີດຝົນຕົກກັນພໍສົມຄວນຢູ່ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນລາຍງານຕົງນີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຝົນຕົກໜັກນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ YouTube ຫັ້ນ ມີຄົນ ຈັກຮູບເກົ່າຮູບໃໝ່ ຫຼືວ່າຂ່າວປອມ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ອັນ ເອົາຂ່າວມາອອກໃນ ນ້ຳຂອງ ນີ້ນອງຫຼາຍເຕີບນີ້ແມ່ນບໍ່ ຕອນນີ້ນ້ຳຂອງກໍຖືວ່າເປັນຊ່ວງທີ່ຂຶ້ນສູງສຸດເນາະ ປະມານ 8 ແມັດກວ່າ 8 ແມັດ 50 8 ແມັດ 60 ເຊັນຕີແມັດເນາະ ແຕ່ວ່າຍັງ ຍັງຕ່ຳກວ່າຕາຝັ່ງຢູ່ກໍປະມານ 3 ແມັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນຊ່ວງທີ່ຂຶ້ນສູງສຸດ ເດືອນສິງຫາເຖິງເດືອນກັນຍານີ້ກໍຊິເປັນຊ່ວງທີ່ຝົນຕົກຫຼາຍສຸດໃນບັນດາລະດູຝົນທັງໝົດເນາະ ແຕ່ວ່າໜັກສຸດກໍຄືເດືອນສິງຫາ ສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຕະຫຼອດເນາະ ກໍສ່ວນໃຫຍ່ຫາກວ່ານ້ ຳຂອງລົ້ນຕະຫຼິ່ງ ກໍສິລົ້ນຢູ່ໃນຊ່ວງເດືອນສິງຫານີ້ເນາະ ອື ແມ່ນແຫຼະ ເພາະວ່າເດືອນ 9 ລາວນີ້ແຫຼະ ຫຼືວ່າ September ຝຣັ່ງນີ້ແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນນອງອີຫຼີວ່າຊັ້ນເຖາະ ນ້ຳຂອງນະ ແປວ່າໜອງ ໜອງຄາຍນີ້ ແປວ່າຄັນເຮົາ ເບິ່ງຄັກໆແລ້ວ ແປວ່ານ້ຳເກືອບເຕັມຝັ່ງ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນບໍ່ຢ້ານຖ້ວມບໍ ຕອນນີ້ເນາະກໍຖືວ່າເປັນໄລຍະທີ່ປອດໄພຢູ່ເນາະ ເພາະວ່າລະດັບທີ່ມັນລົ້ນຕາຝັ່ງ ລົ້ນຕະຫຼິ່ງໄດ້ນີ້ກໍຄື 12 ເມັດ 20 ເຊັນ ຕອນນີ້ມັນຢູ່ທີ່ 8 ເ ມັດ ອ່າ 8 ເມັດກວ່າ ກໍຫ່າງຈາກຝັ່ງຢູ່ປະມານ 3 ເມັດ ກໍຖືວ່າຍັງ ຍັງຫຼາຍຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ 3-4-5 ແມັດ ກໍແປວ່າເດົາໄດ້ວ່າຍັງບໍ່ຖ້ວມເທື່ອວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນກ່ຽວກັບພາຍຸໄຮຄອດນີ້ເນາະ ແມ່ນວ່າມັນໝົດໄປແລ້ວບໍ ຫຼື ວ່າຍັງອາລະວາດຢູ່ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າເກືອບໝົດແລ້ວ ກໍຍັງມີເລັກນ້ອຍ ຝົນລິນຝົນຫຍັງທຳມະດາເນາະ ແຕ່ວ່າການພະຍາກອນອາກາດຂອງປະເທດໄທກໍບອກວ່າ ໃນຊ່ວງວັນທີ 28 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄືມື້ນີ້ອາດສິມີຝົນ ເ ຂົ້າມາເພີ່ມເຕີມ ກໍຕ້ອງ ຕ້ອງເບິ່ງອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ອື ຍັງແຕ່ຫາງມັນວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ເອົາ ຢ່າງໃດກໍຢາກຂໍ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ກໍ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ທ່ານຄຳເດັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBL ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫວແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ